ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນໃນປະເທດອັຟການິສະຖານ ກັບກາຍເປັນຄວາມຍາກຊາແລ້ວບັດນີ້ ຄົນອັຟການິສະຖານກຳລັງມີຄວາມລຳບາກຍາກແຄ້ນຕ່າງໆນານາ ທີ່ບໍ່ມີເງິນມີຄຳ ແລະ ສິ່ງຂອງ ອັນຈຳເປັນ ເມື່ອທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາປະກາດວ່າ ການທີ່ຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກປະເທດອັຟການິສະຖານຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ການເປັນຢູ່ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນມີຄວາມຍາກຊາຂຶ້ນໃນປະເທດອັຟການິສະ ຖານ ເມື່ອທີ່ສະຫະປະຊາຊາດບອກເຕືອນວ່າ ເດັກໆອັຟການິສະຖານ ທີ່ອ່ອນກວ່າ 5 ຂວບ ຂາດເຂີນອາຫານການກິນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ສຽງທີ່ດັງຢູ່ດ້ານນອກຂອງທະນາຄານຕ່າງໆ ໃນປະເທດອັຟການິສະຖານ ແມ່ນສຽງປືນທີ່ຖືກລັ່ນຍິງຂຶ້ນໂດຍແທລະບານ ເພື່ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມຄົນທີ່ສິ້ນຫວັງທີ່ພະຍາຍາມຖອນເອົາເງິນເອົາຄຳອອກຈາກທະນາຄານ ການສົ່ງເງິນໄປຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຍັງປະເທດອັຟ ການິສະຖານກໍຖືກຕັດຂາດ ໂດຍການປິດຜູ້ຮັບ ແລະ ນຳສົ່ງເງິນ ດັ່ງບໍລິສັດ Western Union ແລະ ຄົນຍິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນພະຍາຍາມຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງບ້ານເຄື່ອງເຮືອນເພື່ອເອົາຕົວລອດປະຈຳວັນ ທາງກາ ນແທລະບານເວົ້າວ່າ ບັນຫາຈະຜ່ອນຄາຍລົງ ເມື່ອລັດຖະບານໃໝ່ຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີຕະຫຼາດຄືນ ແລະ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ຈົ່ງມີສາຍສຳພັນໃນດ້ານເ ສດຖະກິດກັບພວກຕົນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ຈົນກວ່າຈະຮອດເຖິງວັນເວລາດັ່ງກ່າວ ຄົນທັງຫຼາຍຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາບູລ ດັ່ງທ່ານ ອັບດູລາ ຄານ

ຄືຈາກທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານ ບຸກຄົນສ່ວນຕົວ ແລະ ທຸລະກິດ ບັດນີ້ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ບໍ່ກາຍ 200 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາຈາກບັນຊີການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນີ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສ ຳລັບເສດຖະກິດອັຟການິສະຖານທີ່ໃຊ້ເງິນສົດ ສຳລັບເທລະບານແລ້ວ ການມີຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານເສດຖະກິດມີຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ນ້ຳເງິນຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານຕົກຕ່ຳລົງ ແລະ ເສດຖະກິດເຟີ້ທະວີຂຶ້ນ ອັນເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ກິນໂດຍເງິນ 3 ໂດລາຕໍ່ມື້ມີບັນຫາອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ແລະ ເດັກໆເປັນພວກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ Ramiz Alakbarov

50 ເປີເຊັນຂອງເດັກໆອັຟການິສະຖານທີ່ອ່ອນກວ່າ 5 ປີຂາດເຂີນອາຫານທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ການຂາດເຂີນການນຳສິນຄ້າເຂົ້າປະເທດ ແມ່ນວ່າເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ເງິນຕາຕ່ າງປະເທດເຖິງປະມານ 12 ພັນລ້ານໂດລາຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານແທລະບານຍືດຍື້ເຖິງບໍ່ໄດ້ ແລະ ອັຟການິສະຖານຍັງບໍ່ມີລັດຖະບານໃດໆເທື່ ອ

The Taliban, to the extent that it has experience with governance that involves focusing on swift, brutal forms of justice not on reasoned economic policy So you have a very you have a regime that doesn't have any experience dealing with policy at a moment when you have a major policy crisis compounding compounded by the fact that the international community ການທີ່ອັຟການິສະຖານຢູ່ໃນວິກິດເສດຖະກິດ ແຮ່ງເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ແທລະບານຂາດເຂີນການປ ະສົບການກັບການຄວບຄຸມເສດຖະກິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຫວັງວ່າ ອັຟການິສະຖານຈະຖືກຕ້ອງຕາມການຄາດຫວັງຂອງຊຸມຊົນສາກົນນານາຊາດ ເມື່ອທີ່ແທລະບານມີໂຄງຮ່າງການເມືອງ ແລ ະ ເປີດປະຕູປະຕ່າງຂຶ້ນ ສະຫາຍ ວັງເວັນບິນ ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ